عقلمند سمجهندا ها، پر شيطان جي گمراهه ڪرڻ کان اهي بچي نه سگهيا. ائين ٿي پيو. مستبصرين معنيٰ هنن جي اندر تفهم ۽ تبصر هيو، پر هنن جو تفهم ۽ تبصر شيطان جي مقابلي ۾ کان ڪم نه آيو. مبصرين معنيٰ ٻين کي به هوشيار ڪندڙ هيا. مستبصر به معنيٰ مبصر جي به اچي ٿي. جيئن چئبو آهي ته مبصر آيا آهن، معنيٰ ڏسي وائسي پوء ان تي فيصلي ڪرڻ وارا.

۽ انهيء طاقت جي بل بوتي تي هي پاڻ کي مطمئن سمجهندا ها. جيئن هر حڪومت باطل انهيء طريقي سان رهندي آ. گذريل حڪومت وارن به ائين ئي چيو هو. اسان جي ڪرسي کي وڏي طاقت آهي. اهڙي طرح هيء حڪومت به ائين پنهنجي قوت کي محسوس ڪري ٿي. فوجي بل بوتي تي پنهنجي حڪومت هلائين ٿا. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته انهن شخصن جو حال، جن الله کانسواء پنهنجا وارث بڻايا، هنن پنهنجو وارث بڻايو آهي آمريڪا کي ۽ انگلينڊ کي. ڪمثل العنڪبوت، انهن جو مثال آهي ڄار ڪوريئڙي جهڙو، اتخذت بيتا جيڪو گهر وٺندو آهي. جيڪي به پکي يا جيتڙا پنهنجا گهر ٺاهيندا آهن، ان ۾ ڪوريئڙي جي تاني انهن جي سامان کان وڌ ۾ وڌ ڪمزور آهي. ڇو ته هو هڪڙو سنهڙي ليوڙي ڪڍندو آهي ۽ انهيء منجهان تارڙي بڻائي پنهنجا پاڻ اتي جو اتي گهر ٺاهيندو آهي. ٻيا ته ڪک، تيلا يا ڪيئن اهڙيون شيون گڏ ڪندا آهن.

معنيٰ جيڏو به هنن جو انتظام آهي، اهو انتظام ايتري قدر بيڪار آهي. لو ڪانوا يعلمون جيڪر هي ڄاڻن نه هن ڳالهه کي پر هو هن ڳالهه کي سمجهن ڪون ٿا نه پنهنجي جان جو بچاء نه پنهنجي مال جو بچاء نه پنهنجي عهدي حڪومت جو بچاء رب تبارڪ وتعاليٰ جي دين کي ڇڏي هنن غير الله سان تعلق رکيو آهي ۽ انهن پنهنجو انتظام بڻايو، الله جي حڪومت جو انڪار ڪيو اٿن، شرڪ ٻه قسم ٿيندو آهي، هڪڙو شرڪ هوندو آهي الله جي خالقيت ۾ غير الله کي پوڄا ڪرڻ، ٻيو شرڪ آهي الله جي حڪومت ۾ حڪم الله جو ڇڏي پنهنجو حڪم هلائڻ، اهو وڏو مشرڪ آهي، ڇو ته جيڪو وڃي ٿو قبر کي سجدو ڪري انهي پنهنجو شرڪ ڪيو آهي، پنهنجي ذاتي ذاتيات ۾ پيو آهي، ٻين کي ڪهڙو نقصان ٿو ڪري، ڪم غلط ٿو ڪري، راهه رسم غلط آهي، پر جيڪي شخص الله جي حڪومت ٻئي ماڻهن جي مٿان ٿا مسلط ڪن ۽ اها هڪڙو جبري مسئلو آهي، پاڻ ته ملوث پر ٻين کي به ان قانون، خبيث قانون، ۾ خراب ٿا ڪن، تنهنڪري اهو وڏو ۽ خطرناڪ مشرڪ آهي. جهڙي طرح هن جو مقابلو ۽ ان جي مهم آهي، اهڙي طرح هن جي بطريق اوليٰ هجڻ کپي، ڇاڪاڻ ته الله جي قانون جي عظمت شخصي مسائل کان گهڻي آهي. قانون جو تعلق قوم سان هوندو آهي. اجتماعيت سان هوندو آهي. اجتماعي جيڪي حقوق هوندا آهن اهي انتظام جي لحاظ کان مفيد هوندا آهن ڪنهن شخصي نقصان جي مقابلي ۾ ڇو ته شخصي جيڪي نقصان هوندا آهن سي تعزيرات جي لائق هوندا آهن بس انهن کي انهي طرح سان حدود ۾ دفع ڪري ڇڏبو آهي هنن جو دفع ڪرڻ تمام مشڪل آهي هڪڙي وڏي قوت اچي جڏهن مقابلو ڪري تنهن ڪري ايڏي هڪڙي گرداب ۾ قوم جي حالت هن وقت ڦاٿل آهي.

افضل الجهاد ٿيندو آهي جماعت جي بنياد تي جهاد ٿيندو آهي فوج جي بنياد تي جهاد ٻاهران ٿيندو آهي فوج جي بنياد تي اهو تڏهن ٿيندو جڏهن حڪومت هجي ۽ افضل الجهاد ٿيندو آهي جماعتي پابندي ان جي بنياد تي سو جماعتي پابندي جيستائين هوندي ۽ جماعت گهڻي هوندي اهڙي جماعت جيڪا حضرت لوط عليه السلام کي نه هئي جو چئي ٿو جيڪر ڪاش جي ڪو رڪن هجي مضبوط ته مان انهي سان تعلق رکان

ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء الله ڄاڻي ٿو اها شيء جو سڏين ٿا اهي الله کان سواء ٻين کي سڀني کي ڄاڻي ٿو وهو العزيز الحڪيم اهو زبردست ۽ حڪمت وارو آهي تلڪ الامثال اهي بيان آهن هڪڙا نضربها جي ٻڌايون ٿا اسان للناس ماڻهن جي لاء ضرب جي معنيٰ بيان ايندي آهي امثال معنيٰ بيان واقعا وما يعقلها الا العالمون نٿا سمجهن ان کي مگر عالم جيڪي علم وارا ماڻهو آهن اهي ان کي سمجهن ٿا اهل علم، ذو الفهم، فهم جا ماڻهو، خلق الله السماوات، الله تعاليٰ پيدا ڪيو آسمان کي زمين کي حق سان، اهو حق ڪو اهڙي ناحق سان هلندو؟ رب تبارڪ و تعاليٰ جي هيڏي خلق، رب جو هيڏو ملڪ، انهي خلق ۽ ملڪ جي الله جي اندر الله جو قانون هڪڙو ته جبري آ جو هلي ٿو، سج اڀري ٿو وري رات ٿئي ٿي، چنڊ ڏيکارجي ٿو وري چوڏهينء تائين پهچي ٿو. وري سست ٿي وڃي ٿو. گرمي جي موسوم، سردي جي موسوم، الله تعاليٰ جو جبري قانون. مرد مرد آهن، عورتون عورتون آهن، انقلاب حقائق جو انهي ۾ نٿو ٿئي. اهڙي طرح جيڪي به جانور آهن سي اڄ تائين جانور رهيا. جيڪي پنهنجي جنس ۾ رهيا انهن ۾ ڦيرو ڪونه آيو. اهو به انقلاب حقائق جو آهي، اهو به لازمي ايندو. ته پوء انهيء اصول تي رب تبارڪ وتعاليٰ هن دنيا کي رکي پنهنجي جبري حڪومت ڏيکاري آ، ان کان پوء خلافت ارضي انسان ذات کي ڏئي اختياري حڪومت هن کي ڏنئي جنهن جا شعبا سڀ جبري ها عمل به اختياري هو شعبا جبري ڪيئن صبح جي نماز آ اهو شعبو جبري آ ٻپهري جي نماز آ شعبو جبري آ سانجهي آ سوماڻي آ ان ۾ نماز پڙهڻ عمل اختياري آ

تڏهن فرمائي ٿو ته تون انهن کي اهو پروگرام پڙهي ٻڌاء جنهن ۾ اها ڳالهه اچي ٿي يعني قرآن جي تلاوت اها ڪندا رهو جيئن دل ماڻهن جي مضبوط ٿئي تلاوت جو اجر ۽ ثواب هڪڙي پاسي ڏي هجي معارف ۽ حقائق جو انڪشاف ٻئي پاسي ڏي ٿئي اتل ما اوحي اليڪ من الڪتاب تون تلاوت ڪر اهو جيڪي توڏي وحي ڪيو ويو آهي قرآن شريف الله جو قرآن تون انهن کي پڙهي ٻڌاء ته جيئن ماڻهو ان قرآن کي ٻڌن سمجهن

يعني ته مٿي جو سور لهي وڃي. هن جو اثر اهو آهي ته مليريا جو بخار لهي وڃي. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته نماز جو اثر اهو آهي ته انسان جي وجود منجهان فحشا ۽ منڪر نڪري ويندو ۽ ان جي جاء تي الله تبارڪ وتعاليٰ جو ذڪر جاء وٺندو ڇو ته نماز ذڪر جي حالت آهي. اول کان آخر تائين رب تبارڪ وتعاليٰ جي يادگيري جو اهو هڪڙو نالو آهي نماز ته پوء الله جو ذڪر هر شيء کان وڏو آهي اهو جو اچي ويو انسان جي قوت ارادي مضبوط ٿي ويندي. مريض جڏهن ان شيء کي استعمال ڪندو آهي ته لازمي طرح سان ان تي اثر پوندو آهي سو الله تبارڪ و تعاليٰ جي ان سجدي ۽ عبادت ۾ انسان جي طبيعت تي مقدس اثر ٿو پئي نماز جو هر هڪڙو جيڪو رڪن آهي سو اهو ذڪر کي مقتضي آهي انسان ڄڻ بارگاهه ايزدي ۾ پنهنجي ٻانهپ ۽ فرمانبرداريء کي خضوع ۽ تذلل سان اچي ٿو پيش ڪري رب تعاليٰ جي ربوبيت ۽ الوهيت ۽ الله تعاليٰ جي حڪومت ۽ بادشاهي جو اظهار ٿو ڪري پوء جڏهن اهو ٻاهر ماڻهو نڪري اچي ته هاڻي اهو ماڻهو جيڪو الله سان ايڏا انجام ڪري آيو اهو بدعهدي ڪري ۽ شرارت ڪري جيڪڏهن ڪري ٿو ته اثر هن تي هلي پوندو جي نٿو ڪري ته تاثير هيٺ اچي ويو جيئن ڪنهن مريض کي انهي دوا منجهان گهڻا وزن ڏيڻا پوندا آهن ڪنهن کي ٿورن وزنن سان نفعو ٿي وڃي اهو انسان جي

ايترو قوت وارو ڪونهي معنيٰ نماز ڪاٿي ٿي روڪي ڪيترا ماڻهو نمازي به هوندا آهن بڇڙا ڪم به ڪندا آهن هڪڙو منع آهي ٻيو نهي آهي نهي جيڪو آهي سو اهو انشاءات سان تعلق ٿو رکي جيئن چئبو آهي امر ۽ نهي امر معنيٰ حڪم نهي معنيٰ منع اهو آهي انشاء ۽ جيڪا منع جو اکر آهي سو منع معنيٰ ڪنهن کي هٿ کان وٺي جهلڻ روڪڻ ته نماز جي لاء منع جو اکر ڪونه آيو آهي نهي جو اکر آيو آهي معنيٰ نماز ته روڪيندي رهي ٿي باقي ٻانهن کان وٺي ڪنهن کي جهلي اها ڳالهه ته ڪانهي جو چئجي ته ڪيترا نمازي اهي برو ڪم ٿا ڪن، بڇڙائي ٿا ڪن، نماز ته انهن کي منع ڪانه ڪئي آهي، سو منع چئبو آهي جو ڪنهن تي پنهنجي قوت هلائي ان کي بند ڪجي، مادياتي قوت سان ان کي استعمال ڪجي، اها ڳالهه ته ڪانهي، آهي نهي، روڪ رب جي طرفان انهن کي ٿئي ٿي، پوء جيڪو روڪجي جيڪو نه روڪجي. اهو جواب ڏنو اٿن انهيء سوال جو. والله يعلم ما تصنعون جيڪي توهان ڪريو ٿا ان کي الله تبارڪ وتعاليٰ خوب ڄاڻي ٿو.

ان ۾ پنهنجو طبعي ضد نه ملائجي. الا بالتي هي احسن، جهڳڙو نه ڪريو اهل ڪتاب سان مگر سهڻي طريقي. معنيٰ توهان جو ايمان به آهي، توهان جو عمل صالح به آهي، توهان جو ذڪر به آهي، توهان جي ايڏي هڪڙي جماعت قائم ٿي چڪي آهي جنهن جو ايمان مضبوط، عمل صالح، عبادت ۽ نماز ۽ ان جو وقت باقي ذڪر سان مصروف، توهان جڏهن جو اهل ڪتاب کي تبليغ ڪندؤ، پروگرام ٻڌائيندؤ ته هو توهان سان مقابلي ۾ ايندا، جڏهن مقابلي ۾ اچن ته توهان انهيء پنهنجي نماز جي تاثير کي محفوظ رکو، الله جي ذڪر سان دلين کي آباد رکو، انهن جو جواب معقول ڏيو ۽ انهي ۾ جدل نه هجي، جهڳڙو نه هجي. جيڪڏهن ڪجهه ڳالهايو انهن سان ته سهڻي نموني سان دليل جو جواب دليل مضبوط هجي ڀلي.

جو اهو جهڳڙو توهان جو هن توهان ۽ هنن جي وچ ۾ هڪڙو تمام فاصلو ڪري ڇڏي، نرميء سان، متانت سان، سنجيدگيء سان، تحمل ۽ صبر سان واجبي طرح هنن کي ڳالهه سمجهايو، جيڪر اگر صريح بي انصافي يا عناد ۽ هٺ ڌرمي تي هليا اچن ته پوء اوترو مناسب سختيء جو برتاء ڪجي، مناسب جو ائين نه سمجهجي ته ڪو هي وڌيڪ ٿي ويو.

اهو لفظ چئبو ته الله تي نازل ٿيل تي اسان جو ايمان آهي جيڪو توهان تي نازل ٿيل هو اهو مذهب سچو هو پنهنجي وقت ۾ ان تي به ايمان آهي الهنا والهڪم واحد انهن کي پنهنجو سر رشته ٻڌايو توهان اسانجو تعلق هڪڙي ڳالهه ۾ آهي جيئن نبي سائين جن فرمايو خط ۾ لکيو هو الله کان سواء ٻئي جي عبادت نه ڪبي هو سر رشتو هڪڙو آهي اسانجو رب تبارڪ وتعاليٰ جنهن جي ڪري اسانجو توهانجو پاڻ ۾ تعلق آهي اهو الله الله خاطر تعلق

ومن هؤلاء من يؤمن به ۽ ان مڪي وارن منجهان به بعضي ان کي مڃين ٿا رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته ڪي اهل ڪتاب جا توهان جي ڪتاب کي مڃين ٿا ڪي مڪي وارا ماڻهو به توهان جي ڪتاب کي توهان جي ڳالهه کي مڃين ٿا ائين ته واقعي هيو مڪي ماڻهن به ڪيترن اسلام آندو ۽ يهودين به ڪيترن ان ڳالهه کي مڃيو عبد الله بن سلام جي جماعت وما يجحد بآياتنا الا الڪافرون انڪار ڪندڙ هوندا ڪافر اسان جي آيتن جو انڪار نه ڪيو آهي مگر ڪافرن ڪيو آهي جيڪي نافرمان آهن معنيٰ انڪار ڪرڻ سان ڪافر ٿي پيا توهان انڪار جي صورت پيش نه ڪجو جو جڏهن هو پنهنجون ڳالهيون ٻڌائين ته توهان انڪار ڪري بيهو انڪار نه ڪريو پر چؤ ته الله جي منزل تي اسان جو ايمان آهي اهو لفظ چؤ معنيٰ پنهنجي ايمان کي بچايو رب تعاليٰ فرمائي ٿو

۽ اسان قرآن شريف عربي ۾ توهان تي نازل ڪيو آهي ته جيئن توهان آساني سان سمجهو ۽ پوء توهان ڀلي مقابلو ڪريو فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءڪم من دون الله ان ڪنتم صادقين ڪريو مقابلو جيڪڏهن عربيء ۾ مقابلو ڪريو ته توهان کي عربي ۾ چيلنج آهي جيڪڏهن ان جو پروگرام پيش ڪريو اهڙو جهڙو قرآن پيش ڪيو ته انهي ۾ به توهان کي موڪل آهي اهو ساري دنيا کي آهي ۽ عربي مضمون ۾ پروگرام پيش ڪرڻ اهو خاص عرب کي آهي يعني اهو لباس ڏئي توهان پنهنجي ٻوليء ۾ ٻڌايو جڏهن ته اهو نبي توهان وٽ عمر رهيو آهي ۽ توهان کي ان جي پوري خبر به آهي اها فصاحت بلاغت توهان جي خاندان منجهان سکيو آهي خانداني ٻار ننڍو ٿي وڏو ٿيندو آهي ٻولي مادري هوندي آهي توهان جي به اهڙي طرح زبان آهي پوء توهان ڇو نٿا اهڙو ڪم ڪري ڏيکاريو چئبو ته اهو الله جي طرفان آهي. هڪڙي معنيٰ. وري رب ٿو فرمائي ته جيڪڏهن ڪو عجمي زبان ۾ توهان کي قرآن اهو پڙهي ٻڌائي ها نبي پاڻ اهو عربي پر قرآن نازل ڪيون عجمي پوء جو عجمي ۾ پڙهي ها ته توهان جي اتي کو سمجه ۽ ۽ عجب جي حد نه رهي ها ته هي عربي ۽ ۽ قرآن عجمي عرب عجم ڪيئن ٿو پڙهي الله تعاليٰ ٿو فرمائي جيڪڏهن ائين ڪريون ها ته اسان ائين به ڪري سگهون ها توهان کي تحدي جي لاء توهان کي ٻٽ ڏيڻ جي لاء بند ڪرڻ جي لاء اهو ته تيئن وڏو قدم هيو پر ايڏي جي ضرورت ڪانه هئي جڏهن توهان عربي ۾ مقابلو نٿا ڪري سگهو ته وري عجمي توهان ڪيئن ٺاهي سگهو ها ۽ ان ۾ ته پاڻ وڌيڪ توهان جي لاء ڳالهه هئي سخت پر ائين به اسان ڪونه ڪيو. اسان ته توهان سان هلڪائي ڪئي آهي مقابلي ۾ هلڪو مقابلو نٿا ڪري سگهو. وڏي مقابلي جي طلب توهان سان نه ڪئي آهي جو هجي عرب ۽ عجمي پڙهي، انگريزي ۾ جو به نبي قرآن پڙهي ها انهن عربن جي آڏو، هندستاني ۾ جو به پڙهي ها، پنجابڪي ۾ سنڌي ۾ به پڙهي ها ته عربن جي ته حيرت جي حد نه رهي ها ته هي ڪاڏانهن سکيو؟ جڏهن ته ننڍائپ کان وٺي وڏو ٿي اسان وٽ آيو آهي ڪاڏانهن هيڏي هوڏي ڪن ماڻهن سان اهڙي ميل جول به نه ٿي آهي.

ان الله بڪل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء پڇندين ته ڀلا آسمان مان پاڻي ڪنهن لاٿو آهي هي فتح جو هڪڙو مثال آهي فاحيا به الارض پوء زمين به آباد ڪئي من بعد موتها قبض هو ايڏو زمين آباد ٿي ويو بسط ٿي ويو چوندا ته انهي بسط جو مالڪ الله آهي نه پوء باقي توهان رزق جي تنگي ڪشادگي جي اسباب ۽ اسلحه جي تنگي ڪشادگي تي

نجات پائيندا. ان الله لمع المحسنين الله تعالي گڏ آهي انهن شخصن سان جيڪي محسن آهن. محسن چئبو آهي جيڪو خدا کي حاضر ناظر ڄاڻي. تعبد ربک ڪانڪ تراه ان لم تڪن تراه فانه يراک عبادت ڪر الله تعالي جي اهڙي طرح جو تون ڏسين ٿو نه ته هو ته توکي ڏسي ٿو. رب تعالي انهن سان گڏ آهي. معيت الله جي انهن سان آهي. جنهن سان الله تعالي گڏ آهي ته پوء ان کي ڪهڙي پرواهه آهي.

ٻن وڏين بادشاهتن جي متعلق پيشين گوئي ٿيل آهي. جو انهن جي پاڻ ۾ لڙائي ٿي پئي هئي. ۽ هن سورت ۾ ۾ انهن نصارا کي خطاب آ جي روم جا نصارا دعويٰ ڪندا ها حنيفي دين جي، حنيف ابراهيم عليه السلام جو لقب آهي مگر لڙي ويا ها شرڪ جي طرف اسلام کان اڳ ۾ اهي پراڻيون ٻه هڪڙيون حڪومتون آهن هڪڙي روم جي حڪومت ۽ ٻي آهي فارس جي حڪومت فارس معنيٰ ايران هڪڙي عرب کان اڀرندي آهي ايران جي ملڪ ٻي عرب کان الهندي روم جي ملڪ انهن ٻنهي جي وچ ۾ جنگ قائم ٿي ۽ اها لڙائي هنن جي هڪڙي وڏي لڙائي هئي ڪسريٰ پنهنجا لشڪر گهيلي روم جي سرحدن تي آيو. انطاڪيه جي ڀرسان بحر ابيض تي اچي پهتو. ۽ اها لڙائي هنن جي يڪي هلي رهي. تان جو ايران رومين تي غالب ٿيو آهي ۽ ان وقت ۾ هيءَ سورت لٿل هئي مڪي مڪرم ۾ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي ۽ ڪافرن کي اها خبر پئي ته ايراني رومين جي مٿان غالب آيا انهيء ڳالهه تي مڪي جا مشرڪ گهڻو خوش ٿيا ايراني باهه جا پوڄاري ۽ مشرڪ هئا. مڪي جا مشرڪ بتن جا پوڄاري، الله کان سواء ٻئي جي پوڄا ۾ هڪ جهڙا شريڪ، تنهنڪري انهن جي فتح انهن کي خوش ڪندڙ هئي. ۽ مسلمانن کي هيء ڳالهه پسند هئي ته جيڪر رومي ڪامياب ٿين، ڇاڪاڻ ته اهي اهل ڪتاب هيا. هڪ اهڙي مذهب جا قائل جيڪو آسمان کان آيل مذهب حضرت عيسيٰ عليه السلام تي. ابوجهل رستي ۾ ملي ويو سيدنا ابابڪر صديق سان رضي الله تعالٰي عنه. چيائينس ته اجهو توهان چوندا آهيو ته اسان کي حڪومت هٿ ايندي ڪامياب ٿينداسي سو توهان وانگر مذهب جي دعويٰ ڪندڙ رومي شڪست کائي ويا ۽ اسان جا ايراني مشرڪ ڀائر اهي غالب ٿيا

ڪيتري وقت ۾؟ چيائين ٽن سالن ۾. ٽن سالن ۾ رومي فتح پائيندا؟ چيائين نڪو. چڱو تنهنجي اسان جي شرط آهي. حضرت ابوبڪر صديق چيس ته پوء شرط ٿا رکون. ۽ شرط وغيره ٻيٽو تنهن وقت اڃا اسلام ۾ ممنوع ڪانه هئي. ڪيتريون پراڻيون رسمون اڃا به جاري هيون. ابو جهل چيس ڪيتري چيائين جيتري چوين. چيس ستر ستر اٺ. جيڪڏهن ايراني شڪست کائي ويا رومي غالب آيا ابو جهل چيس ته مان ستر اٺ توکي ڀري ڏيندس. جيڪڏهن انهن ٽن سالن ۾ رومي غالب نه ٿيا ۽ ايراني پنهنجي فتح تي ڪامياب رهيا ته پوء ستر اٺ تو کي ڏيڻا پوندا. اهو فيصلو ٿيو ڪچهريء ۾. ڪفر ۽ اسلام جي ان خليج حائل ٿيڻ کان بعد به امير هيا، عزت وارا ماڻهو هيا، ٻنهي ڌرين جا پاڻ ۾ ڪچهري ٿيندي هئي، ڳالهائيندا ٻولهائيندا هئا. نظريو جدا هو. حضور انور صلي الله عليه وسلم کي ابوبڪر صديق اچي ڳالهه ڪئي ته سائين مان هن طرح فيصلو ڪري آيو آهيان. نبي سائين فرمايو ته پوء گهڻا سال ڪري آيو آهين؟ چي سائين ٽي سال. چي ٽي سال ڪيئن؟ جيئن قرآن ۾ ٿو اچي الف لام ميم غلبت الروم في ادني الارض روم مغلوب ٿي چڪو آهي ويجهي علاقي ۾ روم جي مغلوبيت ويجهي علاقي ۾ ٿي آهي ان بحر ابيض وٽ انهي مغلوب هجڻ کان بعد جو غالب ٿيندا رومي غالب ٿيندا قرآن ٿو چوي في بضع سنين چند سالن ۾ ته چند سال ڳالهائبو آهي ٽن سالن تي گهٽ ۾ گهٽ پر چند سال ٽن کان وٺي شروع ٿين ٿا نون تائين

پوء اها شرط وڌايائون شرط وڌي سو اٺن تي آئي وقت به وڌايائون وقت وڌايائون

تو سائين حضور انور صلّي اللّٰه عليه وسلّم جن اتان هجرت ڪري آيا. جنگ هي هلندڙ هئي يڪي بس ڪانه هئي. ايراني زور ڪري چڙهي آيا ها. بيت المقدس جي ڀرسان پهتا ها اچي پر جنگ هلندڙ هئي. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جڏهن هجرت ڪري آيا چوڏهين مهيني تي جنگ بدر ٿي ان ۾ جيڪي به سردار هئا انهن جا ستر ماڻهو قتل ٿي ويا بدر ۾ ۽ ستر انهن جا گرفتار ڪيا مسلمانن جيڪي فيصلي کان بعد فديو ڏيئي آزاد ٿي ويا مسلمانن هنن تي اهو رحم ڪيو ايئن واقعو ٿي گذريو ان کان پوء ايندڙ سال تي

پوء سيدنا ابابڪر صديق هن ڏي چورائي موڪليو هن جي اولاد ڏي اسان شرط کٽي آ اسان کي سؤ اُٺن جو ڏيو هاڻي توهان هتي غور ڪريو اهڙي حالت ۾ شرطون ڏيڻ ممڪن آهن جڏهن ستر انهن جا هنن بدر جي لڙائي